SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook
ນະຄອນແມລເບີນ ແລະ ຂົງແຄວ້ນ ມົ້ມຫຼຸດໄປຈາກລັອກດາວແລ້ວໃນມື້ວັນສຸກທີ 11 ມິຖຸນາ 2021 ແຕ່ການຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໄປ ເມື່ອຢູ່ໃນຕຶກໃນເຮືອນ ໃນເຄຫະສະຖານ ຄື Indoor ແລະ ຢູ່ນອກສະຖາ ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ຄື Outdoor ທັງສອງນີ້ແມ່ນສຳລັບແມລເບີນ ແລະ ຂົງແຄວ້ນ ຄືນະຄອນແມລເບີນ ແລະ ຄຸ້ມຕ່າງໆ ການຍົກເລີກລັອກດາວນັ້ນ ມີຂຶ້ນເມື່ອທີ່ຄົນສີ່ຄົນຂອງບ້ານຫຼັງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ມີສາຍພົວພັນກັບບ່ອນທີ່ຮູ້ວ່າເປັນໂຄ ວິດ-19 ຖືກກວດເຫັນເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ອາແລນ ເຊັນ ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກລັດວິກຕໍເຣຍ ເວົ້າວ່າ

ແຜ່ຜາຍໂດຍບໍ່ຮູ້ນຳ ສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ຂັດຂວາງຄວາມຄືບໜ້າທີ່ມີຢູ່ ຂໍເວົ້າຊະວ່າການຍົກເລີກການລັອກດາວນັ້ນ ມີຢູ່ວ່າຖ້າຫາກທ່ານຢູ່ໃນເຂດ ບານີລີ ເບຊາຍ ບຣິງແບັງ ຄາດີນາ ເຄຊີ ເດຣີບິນ ແຟຣງສະເ ຕີນ ເກລນໄອຣາ ເກຣເຕີດາດີນອງ ຮັບເຊີນເບ ຮິມ ຄິງສະເຕີນ ນັອກສ໌ ແມນນິງແຮມ ມາຣີເບນອນ

ແລະ Yarra Range ແມ່ນອອກບ້ານອອກເຮືອນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີເຫດຜົນ ແຕ່ການປະຕິບັດຕາມ COVID Safe ຍັງເປັນສິ່ງສຳຄັນຢູ່ ໄປຫາໄປຢາມບ້ານຄົນອື່ນບໍ່ໄດ້ ເດີນທາງໄປຫັ້ນໄປນີ້ເກີນ 25 ຫຼັກກິໂລແມັດບໍ່ໄດ້ຈາກບ້ານເຮືອນ ຂອງຕົນ ຍົກເວັ້ນໄປການ ໄປ Care ແລະ Caring ຄືໄປເອົາການດູແລ ຫຼື ໃຫ້ການດູແລ ໄປໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ໄປຫາສູນກາງສັກຢາວັກຊີນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ໄປຍັງຊົນນະບົດວິກຕໍເຣຍບໍ່ໄດ້ ນອກຈາກມີເຫດຜົນພິເສດຈຳນວນໜຶ່ ງເທົ່ານັ້ນ ຄືໄປເຮັດລາຍເຮັດການ ໄປຮ່ຳໄປຮຽນ Care ແລະ Caring ດູແລ ແລະ ໃຫ້ການດູແລ ໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນຢູ່ບ່ອນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມເປັນສິ່ງຈຳຕ້ອງໃສ່ ການຕ້ອງຫ້າມກໍຕິດຕາມທ່ານໄປດ້ ວຍ ດັ່ງຖ້າຫາກທ່ານໄປຊາປະນະກິດສົບໃນເຂດຊົນນະບົດລັດວິກຕໍເຣຍ ຖ້າຫາກທ່ານເປັນວີ່ແວວຂອງອາການ ບໍ່ວ່າມັນຈະເບົາບາງປານໃດກໍຕາມ ທ່ານຈຳຕ້ອງໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ມັນມີເຫດຜົນມ າກມາຍຫຼາຍແທ້ທ່ານເອີຍ ກ່ຽວກັບການຕ້ອງຫ້າມ ແລະ ການຍົກເວັ້ນການຕ້ອງຫ້າມ ຖ້າຈະເວົ້າແບບລະອຽດລະອໍແທ້ ແຕ່ຂໍເນັ້ນວ່າ ການໄປວັດໄປວາ ແລະ ເຕົ້າໂຮມກັນໃນດ້ານສາສະໜາແມ່ນກະທຳໄດ້ ຄືໄດ້ 1 ຄົນຕໍ່ແຕ່ລະ 4 ແມັດສະແຄວ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 50 ຄົນ ໂດຍບໍ່ນັບເອົາເດັກເລັກເດັກນ້ອຍທີ່ອ່ອນກວ່າ 12 ປີ ແລະ ຜູ້ຈັດແຈງຕ່າງໆ ແລະ ກະທຳພິທີ ສຳລັບການປົງສົບ ມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ 50 ຄົນ ໂດຍບໍ່ນັບເອົາເດັ ກໆທີ່ອ່ອນກວ່າ 12 ປີ ແລະ ຄົນທີ່ກະທຳພິທີຊະນະປະກິດສົບ ການກະທຳພິທີຊາປະນະກິດສົບຢູ່ບ້ານເຮືອນສ່ວນໂຕ ແມ່ນສຳລັບແຕ່ສະມາຊິກຂອງບ້ານເຮືອນນັ້ນ ຄືຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງຄົນໃນບ້ານເຮືອນ ແລະ ໃຫ້ມີໜ້ອ ຍທີ່ສຸດຄົນທີ່ຈັດທຳການປົງສົບ ສຳລັບເຂດນອກຂອງຂົງເຂດແມລເບີນແລ້ວ ອັນໝາຍເຖິງນອກຈາກນະຄອນແມລເບີນ ແລະ ຄຸ້ມຕ່າງໆຂອງແມລເບີນ ດັ່ງທີ່ໄດ້ເວົ້າມາກ່ອນນີ້ນັ້ນ ແມ່ນວ່າບໍ່ຈຳຕ້ອງມີເຫດຜົ ນທີ່ຈະອອກບ້ານນອກທີ່ ແຕ່ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ COVIDSafe ເພາະມັນສຳຄັນ ສຳລັບແຕ່ລະມື້ລະວັນ ບ້ານເຮືອນຂອງຄົນທີ່ຢູ່ເຂດນອກຂອງຂົງເຂດແມລເບີນ ແມ່ນຮັບແຂກຮັບຄົນໄດ້ 2 ຄົນທີ່ເຕັມກະສຽນ ຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກ າກອະນາໄມເມື່ອຢູ່ໃນເຄຫະສະຖານຕ່າງໆ indoor ແລະ ນອກສະຖານທີ່ນັ້ນ ຄື outdoor ທີ່ບໍ່ສາມາດຢູ່ໄກກັນໄດ້ເຖິງ 1 ແມັດເຄິ່ງ ຖ້າເປັນວີ່ແວວຂອງອາການ ບໍ່ວ່າຈະເບົາບາງປານໃດກໍຕາມ ໃຫ້ໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິ ດ-19 ຂໍຢ້ຳວ່າທັງໝົດທັງປວງນີ້ແມ່ນເວົ້າແບບຫຍໍ້ໆ ແລະ ເຜີນໆ ສຳລັບລາຍລະອຽດອັນແນ່ນອນທີ່ຍືດຍາວ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ COVIDSafe Setting ນະທີ່ www.coronavirus.